ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ຄົນຮົງກົງຜູ້ແລກໆ ມາຮອດມາເຖິງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍແລ້ວ ຈາກການເປັນນັກການເມືອງຮົງກົງທີ່ໜຽວແໜ້ນໃນດ້ານປະຊາທິປະໄຕ ໃນສະໄໝ 75 ເມື່ອທີ່ຄອມມູນິດມີອຳນາ ດຂຶ້ນໃນຜືນແຜ່ນດິນລາວ ເຊິ່ງໃນຄາວນັ້ນ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍແມ່ນລັດຖະບານເລເບີ ໂດຍການນຳພາ ໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກອດ ວິດລຳ ແມ່ນວ່ານັກຮຽນນັກສຶກສາຂອງແຜນການໂຄລົມໂບແພ ລນ ຈາກພະລາຊະອານາຈັກລາວ ຂະເໝນ ແລະ ຫວຽດນາມໃຕ້ ເມື່ອເຖິງເວລາກັບຄືນສູ່ປະເທດຊາດບ້ານເມືອງແລ້ວກໍຈຳຕ້ອງກັບຄືນ ຈາກພວກເຫຼົ່ານັ້ນ ຫຼາຍຄົນໄດ້ຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຢ່າງຖ າວອນ ນັກຮຽນນັກສຶກສາກໍພາກັນລໍຖ້າເບິ່ງສະຖານະການຕ່າງໆ ໃນຄາວນັ້ນ ກ່ຽວກັບນັກຮຽນລາວນັ້ນ ທ່ານ ສົມສະຫວາດ ຕົກຢູ່ໃນການມີບັນຫາຈະກັບຄືນສູ່ພະລາຊະອານາຈັກລາວ ຈົນນ້ຳຕາໄຫຼຫຼັ່ງອອກ ມາວ່າເທາະ ແລ້ວໄດ້ຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຢ່າງຖາວອນ ນອກນັ້ນ ນ້ອງແລະອ້າຍຄູ່ໜຶ່ງກໍຂໍຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍສຳເລັດ ແລະຕໍ່ມາກໍມີທ່ານໜຶ່ງທີ່ເປັນຮ້ອຍເອກທະຫານ ກໍຂໍລີ້ໄພຢູ່ໃນປະເ ທດອົດສະເຕຣເລຍໄດ້ ແລະນຳເບີ 5 ຄືຂ້າພະເຈົ້າກໍສຳເລັດຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍດ້ວຍ ແລ້ວຕົກມາຮອດວັນທີ 19 ເດືອນມີນາ ປີ 1976 ອົບພະຍົບລາວຈາກສູນ ຕມ ໜອງສະໂນນ້ອຍ ຂອງເມືອງໜອງຄາຍ ຈັ ງຫວັດໜອງຄາຍ ປະເທດໄທ ກໍມາຮອດມາເຖິງນະຄອນແມລເບີນປະມານ 150 ຄົນ ທີ່ປະມານເຄິ່ງຕໍ່ເຄິ່ງແຍກກັນໄປຢູ່ແມລເບີນ ແລະ ຊິດນີ ນັ້ນລະເປັນແນວນັ້ນ ກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດລາວເຮົາໃນປະເທດອົດ ສະເຕຣເລຍ ກ່ຽວກັບຮົງກົງ ຄືຕໍ່ແຕ່ພັກລັດຄອມມູນິດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຮັດແໜ້ນກຳເອົາຮົງກົງ ຈາກສັນຍາປະເທດດຽວສອງລະບອບການປົກຄອງ ໃນຮົງກົງມີການຕໍ່ຕ້ານອຳນາດການປົກຄອ ງຂອງຮົງກົງ ໂດຍຄົນທີ່ມັກຊອບເສລີປະຊາທິປະໄຕ ອັນມີດ້ວຍຜູ້ແທນລາສະດອນຮົງກົງ ດັ່ງທ່ານ ເທັດ ຮຸຍ ກ່ອນນີ້ ທ່ານ ຮຸຍ ເປັນນັກການເມືອງຮົງກົງທີ່ປົບຫຼົບໜີອຳນາດຂອງຮົງກົງ ອັນກ່ຽວພັນເຖິງການປົກ ຄອງຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ທ່ານ ຮຸຍ ທີ່ຢູ່ໃນຮົງກົງໄດ້ປົບຫຼົບໜີໄປຢູ່ໃນທະວີບຢູໂຣບ ແລ້ວບັດນີ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດວີຊາມາຍັງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍແລ້ວ ທັງກໍຖືກຍົກເວັ້ນ ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ເພື່ ອມາຍັງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍໄດ້ ທ່ານ ຮຸຍ ປະເຊີນໜ້າກັບການກ່າວຫາໂດຍຄະດີຕ່າງໆ ມາກມາຍຈາກລັດຖະບານຮົງກົງ ທ່ານເລົ່າສູ່ SBS News ຟັງວ່າ ທ່ານມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍເພື່ອຂະຫຍາຍກ ານວິ່ງເຕັ້ນໃນດ້ານສາກົນນານາຊາດ ຕາງໜ້າການເຄື່ອນໄຫວເອົາປະຊາທິປະໄຕໃນຮົງກົງ ການມານີ້ນັ້ນເຮັດໃຫ້ສະຖານທູດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນໃນນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ ຂອງປະເທດອົ ດສະເຕຣເລຍມີປາກມີສຽງຕໍ່ຕ້ານຢ່າງແຮງ ທັງກໍຮຽກໃຫ້ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍຈົ່ງຍຸຕິການໄປກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະການພາຍໃນຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ທ່ານ ເທັດ ຮຸຍ ເປັນຝ່າຍກົງກັນ ຂ້າມຂອງລັດຖະບານຮົງກົງທີ່ໂດ່ງດັງ ຂອງການກະທຳອັນໂດ່ງດັງອັນໜຶ່ງຂຶ້ນໃນສະພາປະຊາຊົນຮົງກົງ ທີ່ທ່ານປະທ້ວງຂຶ້ນຢູ່ໃນສະພາຮົງກົງ ໂດຍການໂຍນຂອງເນົ່າເໝັນຂຶ້ນໃນໃຈກາງຫ້ອງປະຊຸມຂອ ງສະພາປະຊາຊົນຮົງກົງນັ້ນ ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານຮຸຍປົບຫຼົບໜີໄປຢູ່ໃນທະວີບຢູໂຣບເປັນເວລາຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ ໃນເມື່ອທີ່ກຳລັງຖືກປະກັນໂຕກ່ຽວກັບຄະດີຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນກັບການປະທ້ວງເອົາປະຊາທິປະໄຕໃນ ຮົງກົງ ແມ່ນວ່າບັດນີ້ ທ່ານບິນມາຮອດມາເຖິງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ພາຍຫຼັງທີ່ຖືກຍົກເວັ້ນອອກຈາກການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ຄືຍົກເວັ້ນໃຫ້ມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍໃນຖານມ ະນຸດສະທຳ ທ່ານເວົ້າວ່າ ທ່ານຕິດບຸນຄຸນລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍມາກມາຍ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ທ່ານມາຮອດມາເຖິງ ແນວໜຶ່ງມັນເປັນການຮັບຮູ້ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຮົງກົງ ວ່າຊັ້ນ ຮຸຍ ໃນເວລານີ້ຖືກແຍກໂຕ ຄືຖືກຄວ າຣັນຕີນສຳລັບໂຄວິດ-19 ຢູ່ ຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ໃນຖານຖືວີຊານັກທ່ອງທ່ຽວໜຶ່ງປີ ທ່ານກໍບອກໃຫ້ຊາບວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ຂໍລີ້ໄພໃດໆ ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຈຸດປະສົງຂອງທ່ານໃນປະເທດອົດສະ ເຕຣເລຍ ແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມການພະຍາຍາມຂັ້ນສາກົນນານາຊາດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ວິ່ງເຕັ້ນໃນລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍຈົ່ງບັນຍັດກົດໝາຍທີ່ຈະໃຫ້ມີການຂວາງກັ້ນ ຄື sanction ອັນສະເພາະໃສ່ທາງ ການຕ່າງປະເທດ ດັ່ງກົດໝາຍທີ່ຖືກຮັບຮູ້ ແລະ ບັນຍັດຂຶ້ນໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ໃນປະເທດອັງກິດ ທ່ານຮຸຍຊີ້ແຈງວ່າ The Australian government can sanctions

ກະຊວງ Home Affairs ອົດສະເຕຣເລຍ ຊີ້ແຈງຕໍ່ SBS News ວ່າ ຕົນບໍ່ໃຫ້ການຕິຊົມໃດໆ ກັບກໍລະນີສ່ວນໂຕ ໂດຍຂໍ້ຄວາມອັນໜຶ່ງ ສະຖານທູດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນໃນນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາເວົ້າວ່າ ຝ່າຍສາທາລະນ ະລັດປະຊາຊົນຈີນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຝ່າຍອົດສະເຕຣເລຍຈົ່ງຍຸຕິການໄປພົວພັນກັບກິດຈະການຂອງຮົງກົງ ທັງກໍແຖມວ່າ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ຄວາມສຳພັນກັນລະຫວ່າງອົດສະເຕຣເລຍ ແລະ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົ ນຈີນ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍຕື່ມອີກ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນບໍ່ພໍຈິດພໍໃຈກັບປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ດັ່ງທີ່ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍໄປກ່ຽວຂ້ອງກັບເລື່ອງລາວໃນທະເລ ຈີນໃຕ້ ໃຫ້ສະຫະລັດອາເມລິກາມາຕັ້ງກຳລັງຢູ່ໃນລັດ Northern Territory ອົດສະເຕຣເລຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສືບສວນກວດເບິ່ງທີ່ມາທີ່ໄປ ຂອງໂຄວິດ-19 ທີ່ລາມອອກມາຈາກສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນໄປທົ່ວໂລກນີ້ ກ ານຕິຕຽນ ວິພາກວິຈານ ການກະທຳຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນທີ່ມີຕໍ່ຄົນຢູເກີ ຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ການກະທຳຂອງພັກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນທີ່ມີຕໍ່ຮົງກົງ ແລະ ອື່ນໆຕ່າງໆ ດ້ວຍ ການກະທຳຕ່າງໆນັ້ນ ໄດ້ຮັບລາງວັນອັນສູງສົ່ງຈາກສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ເຊັ່ນ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຂວາງກັ້ນການຄ້າ ແລະ ເສດຖະກິດອົດສະຕຣາລີ ເຊັ່ນບໍ່ຊື້ນັ້ນຊື້ນີ້ ດັ່ງຊີ້ນງົວ ແລະ ວາງ ພາສີໃສ່ສິນຄ້າຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີມາກມາຍ ແລະ ອື່ນໆຕ່າງໆນານາ ເຊັ່ນວ່າກ່ຽວກັບນັກຮຽນນັກສຶກສາຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ທີ່ມາຮ່ຳມາຮຽນຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ຫຼື ທີ່ຈະມາ ແລະ ກ ານທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍ ທ່ານຮຸຍ ອະດີດຜູ້ແທນລາສະດອນຮົງກົງ

ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ